ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىغا خۇش كەلدىڭلار بۈگۈن يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل جۈمە رادىئومىزنىڭ بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە نۆۋەتتە بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئورۇنلاشتۇرلۇشى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. بۈگۈنكى پروگرامما ئاڭلىتىشىمىزدا ئالدى بىلەن دۇنيا قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا دائىر كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. قىسقا خەۋەرلەردىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك يېڭى ۋەقە ھادىسىلەر ھەققىدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنماقچىمىز مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز

ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركىتى ۋولكسۋاگېننىڭ پىرېزىدېنتى خېربېرت دېيىسقا خەت يېزىپ ئۇنىڭ خىتايدىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا چېتىشلىق شىركەتلەر بىلەن بولغان ئالاقىسىنى سۈرۈشتۈرگەن روبىيو خېتىدە ۋولكسۋاگېننىڭ خۇايۇ كوبالت ۋە چىڭشەن ھەسسىدارلىق گۇرۇھى قاتارلىق ئىككى خىتاي شىركىتى بىلەن بولغان شېرىكچىلىك مۇناسىۋىتى توغرىسىدا يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئۇچۇر بىلەن تەمىنلىشىنى تەلەپ قىلغان روبىيونىڭ خېتىدە تەكىتلىشىچە، بۇ ئىككى شىركەت خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە دېموكراتىك كونگو جۇمھۇرىيىتىدىكى ئادەم ئەتكەسچىلىكىنىڭ قۇربانى بولغان بالىلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنيا مىقياسىدىكى قورقۇنچلۇق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئىشتىراك قىلغانىكەن. روبىيو خېتىدە خۇايۇ كوبالت شىركىتىنىڭ كونگودىكى كوبالت قېزىشتا بالا ئىشچىلىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالغانلىقى، چىڭشەن ھەسسىدارلىق گۇرۇھىنىڭ ھىندونېزىيەدە لىتىيۇم ۋە نىكېل كانلىرىنى قېزىشتا يامغۇرلۇق ئورمانلارنىڭ ئېكولوگىيە سىستېمىسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، بۇنىڭدىن سىرت، ۋولكسۋاگېن يەنە ئۇيغۇر ۋە باشقا ئېتنىك، دىنىي گۇرۇپپىلارنى، شۇنداقلا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتقان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشتىن پايدىغا ئېرىشىپ كەلدى دېگەن روبىيو خېتىنىڭ ئاخىرىدا خېربېرت دېيىسنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدىغان قىلمايدىغانلىقى ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا قۇل ئەمگىكىنىڭ ئىشلىتىلىپ باققان باقمىغانلىقى ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاش پىلانىنىڭ بار يوقلىغى شۇنداقلا ئۇنىڭ خىتاي كومپارتىيىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى قاتارلىق سوئاللارغا جاۋاب بېرىشىنى تەلەپ قىلغان خىتاي تۈرمىسىدىكى ئاتاقلىق ئۇيغۇر ئۆكتىچى زىيالىيسى، نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ نامزاتى ئىلھام توختىنىڭ قىزى پائالىيەتچى جەۋھەر ئىلھامنىڭ چۈنكى مەن قىلىشقا تېگىشلىك ھايات قېلىش يولى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كۈرىشى ناملىق ئىككى يۈز ئەللىك بەتلىك يېڭى كىتابى ئامېرىكىنىڭ يېڭى ئورلېئان ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان بۇ جەۋھەر ئىلھامنىڭ ئامېرىكىدا ئېلان قىلغان ئىككىنچى كىتابى ئۇنىڭ جەۋھەر ئىلھام بىر ئۇيغۇرنىڭ دادىسىنى قۇتقۇزۇش كۈرىشى ناملىق يەنە بىر كىتابىمۇ بۇنىڭدىن بىر قانچە يىل ئاۋۋال نەشر قىلىنغان ئىدى جەۋھەر ئىلھام چۈنكى مەن قىلىشقا تېگىشلىك ھايات قېلىش يولى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كۈرىشى ناملىق كىتابىدا ئۆزىنىڭ دادىسى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىكى كۈچ ۋە جاسارەتنى قانداق ساقلىغانلىقى، بەزىدە بۇنىڭ ئۇنىڭغا ئېلىپ كەلگەن ھېسسىيات جەھەتتىكى زەخمەتلىرىنى، شۇنداقلا ئۇنىڭ يېتەكچىسىدىن ئايرىلىپ قېلىش ئېلىپ كەلگەن يوقىتىشلىرى ھەمدە ئېرىشكەن جاسارەتلىرىنى تەپسىلىي بايان قىلغان. مەلۇم بولۇشىچە، جەۋھەر ئىلھام خىتاي جازا لاگېرىدىن قۇتۇلۇپ چىققان شاھىتلار ۋە خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ گۇۋاھلىقلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان چۈنكى مەن قىلىشقا تېگىشلىك ھايات قېلىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كۈرىشى ناملىق كىتابىدا بىر كىشىنىڭ شەخسىي ھېكايىسى ۋە تەھدىت ئاستىدىكى بىر پۈتۈن مىللەت ھەم مەدەنىيەتنىڭ كەچمىشىنى بايان قىلغان جەۋھەر ئىلھامنىڭ دادىسى ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئىككىنچى ئايدا قىزى بىلەن ئامېرىكىغا ماڭغاندا بېيجىڭ ئايرودرومىدا تۇتقۇن قىلىنغان كېيىنچە بۆلگۈنچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان خىتاي دائىرىلىرى شۇ قېتىم جەۋھەر ئىلھامنىڭ ئامېرىكىغا كېتىشىگە يول قويغان بولسىمۇ، بىراق ئۇنى ئائىلىسىدىن ئايرىپ تاشلىغان ئىدى.
ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى، CBP، ئامېرىكىدىكى ئىمپورت شىركەتلىرىگە خەت يېزىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ بۇ يىل يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇندىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدىغانلىقى، ئۇيغۇر ئېلىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتى ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىشى تەلەپ قىلىنىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى بۇ ھەقتىكى ئۇقتۇرۇشىدا مەزكۇر قانۇن رەسمىي ئىجرا قىلىنىشتىن بۇرۇن ئىمپورت شىركەتلىرىگە خەت يېزىپ بۇ قانۇننىڭ تەتبىقلىنىش ئوبيېكتىدىكى بۇرۇن ئىمپورت قىلىنىپ كەلگەن مەھسۇلاتلارغا قارىتا ئىمپورت قىلغۇچىلارنى تەمىنات زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەسىلىلىرىنى ۋاقتىدا ھەل قىلىۋېتىشكە ئۈندەيدىكەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئايدا ئىمزالىغان مەزكۇر قانۇندا ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى كومىسسارىنىڭ ئىمپورت قىلغۇچىلارنىڭ قانۇندىكى كونكرېت تەلەپلەرنى بەجا كەلتۈرۈشى ئېنىق ۋە قايىل قىلارلىق دەلىللەر بىلەن مال مەھسۇلات تاۋار ياكى ئەشيالارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتە ئىشلەپچىقىرىلمىغانلىقىنى قارار قىلىشى تەلەپ قىلىنغان ئىدى مەلۇم بولۇشىچە ئۇقتۇرۇشتا يەنە بارلىق شىركەتلەرنىڭ تەمىنات زەنجىرىدە بۇيرۇق بىلەن ئىشقا سېلىش ئىشچى ئارىيەتكە ئېلىپ ئىشلىتىش بالا ئىشچىلارنى زورلۇق بىلەن ياكى مەجبۇرىي ئىشلىتىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەجبۇرىي ئەمگەكتىن خالىي بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ بۇلارنىڭ ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنغان مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىشتا ئىشلىتىلىشكە بولمايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ئۇقتۇرۇشتا كۆرسىتىلىشىچە بۇنىڭدىن بۇرۇن شىركەتلەرنىڭ تەمىنات زەنجىرىنى دەرھال ۋە ئاكتىپلىق بىلەن كۆزدىن كەچۈرۈپ چىقىشى تەلەپ قىلىنىدىكەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلەر ئۇيغۇر ئېلىدا كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمىنىڭ كونترول قىلىنغانلىقىنى ئېلان قىلىپ بىر مەزگىلدىن كېيىن يۇقۇم قايتا كۆپىيىشكە باشلىغان ئۈرۈمچى شەھەرلىك سەھىيە دائىرىلىرىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل ئاشكارىلىشىچە ئۈرۈمچى شەھىرىدە يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدىن يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېلغىچە يېڭىدىن يەنە ئون سەككىز يېڭى يۇقۇمدار بايقالغان. سەھىيە دائىرىلىرىنىڭ خىتاي تاراتقۇلىرىغا بەرگەن مەلۇماتىدا، يۇقۇمدارلارنىڭ ھەممىسىنىڭ كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلار ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. يەرلىك دائىرىلەر ئۈچىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرى رايوندا يۇقۇمنىڭ قايتا بايقالغانلىقىنى ئېلان قىلىپ، بىر قانچە ھەپتىدىن كېيىن يۇقۇمنىڭ تارقىلىشىنىڭ توختىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئېلان قىلىشىچە يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدىن يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېلغىچە بايقالغان ئون سەككىز يۇقۇمدارنىڭ ھەممىسى ئۈرۈمچىنىڭ مىدۇڭ رايونىدا ئىكەن خەۋەردە يۇقۇمنىڭ قالغان كىشىلەرگە بىر جۈپ ئەر ئايالدىن تارقالغانلىقى نۆۋەتتە يۇقۇمدارلارنىڭ كارانتىنغا ئېلىنغانلىقى يۇقۇم بايقالغان رايوننىڭ قامال قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ بىر جۈپ ئەر ئايال سەھىيە دائىرىلىرىنىڭ تەكشۈرۈشىدە پازىتىپ چىققان ئاندىن دائىرىلەر ئۇلار ئولتۇرۇشلۇق رايوندا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ قالغان يۇقۇمدارلارنى بايقىغان بۇنىڭ بىلەن ئۈرۈمچىنىڭ مىدۇڭ رايونىدا يۇقۇمدارلارنىڭ سانى يىگىرمىگە يېتىپ بارغان سەھىيە دائىرىلىرىنىڭ ئېيتىشىچە رايوندىكى مەركەزلىك ئايرىپ داۋالاشنى كۆزىتىش نۇقتىسى تەقىب ۋە كونترول قىلىش ئورۇنلىرى دوكلات قىلغان يۇقىرىقى يىگىرمە نەپەر يۇقۇمداردىن سىرت جەمئىيەتتە كەڭ كۆلەملىك يۇقۇملىنىش ئەھۋالى بايقالمىغان لېكىن كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە دائىرىلەر رايوننىڭ يۇقۇم ئەھۋالىغا دائىر ئۇچۇرلارنى ئىزچىل قاتتىق كونترول قىلىپ خەلقئارانىڭ دىققىتىنى تارتىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەلمەكتە ئىكەن

ئامېرىكىدىكى س ن س خەۋەرلىرى ناملىق تور بېكىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ باياناتچىسى لىز تروسسېل يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل دوكلاتنىڭ ئالدى بىلەن خىتايغا كۆرسىتىلىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان. خەۋەردە لىز تروسسېلنىڭ ئىشخانا تەرىپىدىن تەييارلانغان باشقا دوكلاتلارغا ئوخشاش، خىتاي بۇنىڭغا ئالاقىدار دۆلەت بولۇش سۈپىتىدە ھۆكۈمەتنىڭ ئۆز قارىشىنى ئىپادىلىشى، ياكى ئىلگىرىلەپ ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن دوكلات ئۇنىڭغا ۋاقتىدا سۇنۇلىدۇ، دېگەن. لىز تروسسېل بۇ سۆزلەرنى خەلقئارا جەمئىيەت BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىئاتى ئىشخانىسىنىڭ تەييارلىغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىنى تېزراق ئېلان قىلىشنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېيتقان. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشلېتنىڭ ئىشخانىسى ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايدا رادىيومىزغا بەرگەن ئۇچۇرىدا دوكلاتنىڭ پۈتۈپ بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن، ئەمما قاچان ئېلان قىلىنىدىغانلىقىنى ئېيتىشنى رەت قىلغان. شۇنىڭدىن كېيىن باشلېتنىڭ ئىشخانىسى دوكلاتنىڭ يېقىن ئارىدا ئېلان قىلىنىدىغانلىقىنى بىر قانچە قېتىم تەكىتلىگەن بولسىمۇ بىراق ھازىرغا قەدەر كېچىككەن باشلېت بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا خىتاي بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىش توغرىسىدا كېلىشىم ھاسىل قىلغانلىقىنى ئېلان قىلىپ دوكلات زىيارەتتىن كېيىن ئېلان قىلىنامدۇ دېگەن سوئاللارنى پەيدا قىلغان ئىدى سىئەنئەس خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، لىز تروسسېل بۇ زىيارەتتە باشلېت ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىيات ئىشخانىسىنىڭ خىتاي دائىرىلىرى بىلەن بىر قاتار ئىچكى، رايون خاراكتېرلىك ۋە يەر شارى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرى بويىچە دىئالوگىدا بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇنىڭ ئالدىدا ئامېرىكىنىڭ BDTدا تۇرۇشلۇق ئەلچىسى لىندا توماس گرىنفېلد باشلېتنى دوكلاتنى ئېلان قىلىشقا چاقىرغان ئىدى.

ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك يېڭى تېمىلاردا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى يەتكۈزىدۇ. دىققەت بەرگەيسىلەر! ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئەنگلىيە بازىرىدا سېتىلىش مەسىلىسى ئالدىنقى ھەپتىلەردە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىدە جىددىي تالاش-تارتىش قىلىنىۋاتقان ئىدى. يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېلدا ئەنگلىيە سەھىيە مىنىستىرلىقى ۋە سودا مىنىستىرلىقى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەپچىقىرىلغان ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ھەرقانداق مەھسۇلاتنىڭ ئەنگلىيەگە ئىمپورت قىلىنىشىنى مەنئى قىلىش ھەققىدە قارار ئالدى، بۇ ساھە بىلەن تونۇشلىقى بولغان شەخسلەر بولسا بۇنىڭ زور تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بىر قەدەم بولىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئېكسپورت نۇقتىلىرىنىڭ بىرى بولغان ياۋروپا بازىرىدا سېتىلىۋاتقان تاۋارلار ئىچىدە ساغلاملىققا دائىر بىر قاتار مەھسۇلاتلارنىڭ بولۇشى، يەنە كېلىپ بۇلارنىڭ ئاشكارا ھالدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەھسۇلى بولۇشى يېقىنقى مەزگىللەردە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىدىكى ئەڭ كۈچلۈك بەس-مۇنازىرىگە سەۋەب بولۇۋاتقان تېمىلاردىن بىرى بولۇپ قالغانىدى. ئەنگلىيە سەھىيە ۋەزىرى ساجىد جاۋىد ھەر ساھەنىڭ كۈچلۈك بېسىمى ئالدىدا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ساغلاملىق ۋە سەھىيە قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش ھەمدە قۇللۇق ئەمگەكنىڭ مەھسۇلى بولغان ھەرقانداق سەھىيە مەھسۇلاتىنىڭ ئەنگلىيەگە ئىمپورت قىلىنىشىنى چەكلەش ھەققىدىكى لايىھەنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن، بۇ لايىھە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىدە جىددىي مۇزاكىرە قىلىندى. بۇ تۈزىتىش لايىھەسىدە ئەنگلىيە دۆلەتلىك سەھىيە مۇلازىمىتىنىڭ زامانىۋى قۇللار ئەمگىكىدىن خالىي ئىكەنلىكى ھەققىدىكى گۇۋاھنامىنى ئالمىغان ھەرقانداق شىركەتنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن چىقىدىغان ھەرقانداق ساغلاملىق مەھسۇلاتىنى ئەنگلىيە تەۋەسىگە ئېلىپ كىرىشىگە بولمايدىغانلىقى ئېنىق بەلگىلەندى. يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدا بولسا ئاخىرقى مۇھاكىمىدىن ۋە ئاۋاز بېرىشتىن ئۆتۈپ مەزكۇر تۈزىتىش لايىھەسى رەسمىي ھالدا ماقۇللاندى. بۇ ھەقتىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ساجىد جاۋىد مەخسۇس سۆز قىلىپ، مەن بۇ قېتىمقى غەلىبىنىڭ بىرىتانىيە پادىشاھلىقىنىڭ قۇللۇق ئەمگىكى ۋە ئادەم سودىسىغا دائىر تەمىنلەش زەنجىرىگە خاتىمە بېرىشىدىكى بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن، دېدى. مەزكۇر تۈزىتىش لايىھەسىنىڭ ماقۇللىنىشى ئەنگلىيە سىياسىي ساھەسىدىكى زاتلار ئۈچۈنمۇ بىر قېتىملىق مۇھىم سىناق بولغانلىقى مەلۇم. ئەنگلىيە كونسېرۋاتىپلار پارتىيەسىنىڭ سابىق رەھبىرى، ئەنگلىيە خىزمەت ۋە پېنسىيە ۋازارىتىنىڭ ۋەزىرى ئىيان دۇنكان سىمىس ئەپەندى ئۆزى باش بولۇپ تەشكىللىگەن بۇ قېتىملىق ئىسيانكار ھەرىكەتنىڭ ئۇتۇقلىرىدىن خۇرسەن بولۇش بىلەن بىرگە بۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ باياناتىنى ئېلان قىلدى. ئۇنىڭدا مۇنداق قۇرلار ئۇچرايدۇ.
بىز بۇ ئارقىلىق دۇنياغا تولىمۇ كۈچلۈك بىر سىگنالنى يوللىماقتىمىز. ئۆزىدىن ئاجىزلارنى ئېكسپىلاتاتسىيە قىلغانلار ۋە قورقۇنچقا گىرىپتار قىلغانلار ھەرقاچان ئادالەت شەمشىرىنىڭ ئۆتكۈر تىغىغا دۇچ كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن سەھىيە ۋازارىتىنىڭ قۇللار ئەمگىكى مەۋجۇت بولغان دۆلەتلەر ۋە قۇللار ئەمگىكىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتقان شىركەتلەرنىڭ قولىدىن چىققان مەھسۇلاتلارنى، شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ بۇ ساھەدىكى مۇلازىمىتىنى قانۇنسىز دەپ ئېلان قىلغانلىقىنى قىزغىن ئالقىشلايمەن. خىتاي مەسىلىلىرى بويىچە پارلامېنتلار ئىتتىپاقىغا ئەزا بولغۇچىلار ئىزچىل بۇ مەسىلە ھەققىدە جاپالىق كۈرەش قىلىپ كەلگەن ئىدۇق. بۈگۈن بۇنىڭ دەسلەپكى نەتىجىسىنى كۆرۈشكە مۇشەررەپ بولدۇق. بۇنى چىن دىلىمدىن ئالقىشلاش بىلەن بىرگە، باشقا ۋازارەتلەرنىڭمۇ تېزدىن مۇشۇ شەكىلدە قارار ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
ئەنگلىيە ھۆكۈمەت تارماقلىرىغا ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك قىلمىشى ھەققىدە كۆپ قېتىملاپ بېسىم قىلغان پۇقراۋى تەشكىلاتلارنىڭ بىرى لوندوندىكى ئۆرلەش فوندى جەمئىيىتى ئىدى. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ رەئىسى لۇك پۇلفورد ئەپەندى بۇ قېتىملىق تۈزىتىش لايىھەسىنىڭ ماقۇللىنىشىدىن كېيىن رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بۇنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىدىكى سەۋەبلەر ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى. ئۇلارنىڭ بۇ قېتىملىق تۈزىتىش لايىھەسىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر بولۇشىدىكى بىر مۇھىم سەۋەب، ئۇلار مەھسۇلات ئىمپورت قىلىۋاتقان جايدا قۇللۇق ئەمگىكىنىڭ مەۋجۇت بولغانلىقىدۇر. بىزمۇ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان كۈلپەتلەر ھەققىدە ئوخشىمىغان ھەرىكەتلەرنى داۋام قىلدۇرۇپ كەلدۇق. بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم تەلىپىمىز ھۆكۈمىتىمىزنىڭ زامانىۋى قىرغىنچىلىق ۋە قۇللۇق ئەمگىكى داۋام قىلىۋاتقان بىر رايوندىن ساغلاملىق بۇيۇملىرى، ۋە ئۈسكۈنىلىرىنى ئىمپورت قىلىشتىن ساقلىنىشىغا ھەيدەكچىلىك قىلىش بولدى. ئاخىرى بۇ يېڭى قانۇن لايىھەسى تۆۋەن ۋە يۇقىرى پالاتانىڭ بىردەك ماقۇللىشىدىن ئۆتتى. بۇ جەرياندا بىز ھۆكۈمىتىمىزگە ئۇلارنىڭ بىر قېتىملىق مەغلۇبىيەت خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭدىن خالاس بولۇش ئۈچۈن ئۇلارنىڭ بىز تەكىتلەۋاتقان نۇقتىغا قاراپ سىلجىشى كېرەكلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرەلىدۇق. ئاخىرى مۇرەسسە قىلىش ئارقىلىق ئىچكى ئىشلار ۋازارىتى، قۇللۇق دېگەن سۆزنىڭ سەھىيە مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە بولۇشىغا خاتىمە بەردى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىمۇ بۇ مەسىلىدە ھەر تەرەپلىمە پائالىيەتلەردە بولغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەھمۇد بۇ جەھەتتە كۆپ خىزمەتلەرنى ئىشلىگەن. ئۇ ئەنگلىيە ھۆكۈمەت خادىملىرى بىلەن بولغان تۈرلۈك ئالاقە جەريانىدا ئۇيغۇر دىيارىدا قىرغىنچىلىقنىڭ ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، بۇنداق ئەھۋالدا ئۇلارنىڭ مۇشۇنداق بىر رايوندا ئىشلىنىۋاتقان مەھسۇلاتلارغا ئالاھىدە سەزگۈر بولۇشى ھەمدە قىرغىنچىلىققا شېرىك بولۇپ قالماسلىقىنى كۆپ قېتىم ئەسكەرتكەن. ئۇ بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا بۇ نۇقتىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ. بىر قانچە قېتىم مۇشۇ سودا قانۇن لايىھەسىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈزىتىش كىرگۈزۈش مۇشۇ لايىھەسى قانۇنى بىر قانچە قېتىم پارلامېنتلاردا مۇزاكىرە بولۇپ ناھايىتى ئاز ئاۋاز كېمىپ قېلىپ رەسمىي قانۇن نېمىسىگە ئۆتەلمەي ئۆتەلمىدى ئەمدى گەرچە بۇ قانۇن پارلامېنتتىن ئۆتمىگەن بولسىمۇ لېكىن كۆپ قېتىملىق تالاش-تارتىش بولغانلىقى ئۈچۈن ئەنگلىيە پارلامېنتىدىكى پۈتۈن پارلامېنت ئەزالىرى بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا بولغان تونۇشى ئېڭى ناھايىتى ئۆستى ۋە كېيىنكى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى تۆت خىتاي ئەمەلدارىغا ماگنىتسكىي جازاسى بېرىشىگە بىر سەۋەب بولدى. ئەمما ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى مۇشۇ تۆت كىشىگە جازا بەرگەندىن باشقا ئەمەلىي بىر باشقا بىر قانۇنىي ھېچقانداق بىر ھەرىكەتكە ئۆتكىنى يوق. بىز توختىماستىن پارلامېنت ئەزالىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىۋاتقان مۇشۇ پارلامېنت ئەزالىرى لورد ئالتون، ئىيان دانكىن سىمىس، نۇسرەت غېنى دېگەندەك مۇشۇ بىر قانچە پارلامېنت ئەزالار ئەزالىرى مۇشۇ پارلامېنتتا توختىماستىن قولدىن كېلىشىچە ھەرىكەتلەرنى قىلىۋاتىدۇ. ئەمدى بۇ قېتىمقى بۇ قانۇننىڭكى رەسمىي ئىككىلا خاوستىن، ئىككىلا پارلامېنتتىن ئۆتۈشى بۇ بىر ناھايىتى چوڭ يېڭىلىق، بىز تەبرىكلەيدىغان بىر غەلىبە.
لوك پولفورت ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، بۇنىڭ ئاددىيغىنا ھالدا بىر قانۇندىكى مەلۇم بىر ماددىنى ئۆزگەرتىپ قويۇش ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە بۇنىڭ كۆپ قىرلىق ۋە كۆپ قاتلاملىق مەنىگە ئىگە بىر قەدەم ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. بىز بۇنىڭدىن بەكمۇ مەمنۇن بولدۇق. بۇ يەردە شۇنى تەكىتلەشنى مۇۋاپىق دەپ قارايمەنكى، بۇ بىزنىڭ زامانىۋى قۇللۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىمىزدا ھازىرغىچە بارلىققا كەلگەن ئەڭ ئەھمىيەتلىك بىر ئىلگىرىلەش ھېسابلىنىدۇ. تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئوچۇقلۇقى مەسىلىسىدە بولسا ئەنگلىيەنىڭ قانۇنىنى ئەڭ ئىناۋەتلىك بىر باسقۇچقا يۈكسەلدۈردى. شۇڭا مەن بۇنىڭدىن بەكمۇ خۇرسەن بولۇش بىلەن بىرگە بەكمۇ ئىپتىخارلىنىمەن. يەنە بىر ياقتىن ئالغاندا، بۇ قېتىمقى تۈزىتىش لايىھەسى ئەنگلىيەنىڭ خىتايدىن ئىمپورت قىلىۋاتقان سەھىيە بۇيۇملىرىغا ھەمدە خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى زامانىۋى قۇللۇقنى زور كۆلەمدە كېڭەيتىشىگە نىسبەتەن مەلۇم چەكلەش كۈچىگە ئىگە. چۈنكى بىز بۇ ئارقىلىق خىتايدىكى دۆلەت بىۋاسىتە قول تىقىپ كېڭەيتىۋاتقان قۇللۇق ئەمگىكىگە مەبلەغ سېلىشنى چەكلىيەلەيمىز. ھەمدە بىز ئۇيغۇر دىيارىغا قارايدىغان بولساق، بۇ جايدا غايەت زور كۆلەملىك قۇللار ئەمگىكىنىڭ مەۋجۇت بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرمەكتىمىز. بۇ بىزنىڭ نىشانىمىز ئىدى. ئۈنۈمى بولۇشىنى ئارزۇ قىلغان يېرىمىزمۇ مۇشۇ ئىدى. شۇڭا بىز بۇنىڭدىن بەكمۇ خۇشال بولماقتىمىز. رەھىمە خانىمنىڭ قارىشىچە، نۆۋەتتە ئەنگلىيە ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىرغىنچىلىق ھەققىدىكى تونۇشى زور دەرىجىدە ئۆسكەن. بولۇپ، ئۇلارنىڭ بۇ مەسىلىدىكى مەيدانىدا ئىجابىي ئۆزگىرىشلەر كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىقماقتا ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ساھەدە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى قىلىشقا تېگىشلىك ناھايىتى كۆپ خىزمەتلەر ئۇلارنى كۈتمەكتە ئىكەن.
ئەمدى بۇ قانۇننىڭكى رەسمىي تۈزىلىپ چىقىشى باشقا قانۇنلارنىڭ چىقىشىغىمۇ مۇنداق ئېيتقاندا يول ئاچىدۇ. ئەمدى سەھىيە ساھەسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ماللىرىنى توسىغاندىن كېيىن باشقا ساھەدىكى ماللارنىمۇ توساشقا مەجبۇر بولىدۇ. مۇشۇ ئۈچ تۆت يىلنىڭزى بىر نەرسىنى ھېس قىلدىمكى، ھازىر ئەنگلىيە ھۆكۈمەت خادىملىرىدىمۇ بىر پوزىتسىيە جەھەتتىن بىز تەرەپتە تۇر تۇرىدىغان بىر ئاتموسفېرا شەكىللىنىۋاتىدۇ. مىسال مۇشۇ ساجىد جاۋىدنىڭكى، يەنى سەھىيە مىنىستىرنىڭكى. ئۆزى مۇشۇ قانۇننى يەنى قوللىشى بۇ قانۇننىڭكى پارلامېنتتىن ئۆتۈشىگە ناھايىتى چوڭ بىر سەۋەب بولدى. مىنىستىر قوللىغان بولغاندىن كېيىن پارلامېنت ئەزالىرى ئەلۋەتتە ئىككىلەنمەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر ياخشى پۇرسەت شەكىللىنىۋاتىدۇ ئەنگلىيەدە. شۇنىڭ ئۈچۈن قىلىدىغان ئىشلىرىمىز جىق. ئانىڭدىن كېيىن نۇرغۇن يەنى ئەمدى خىتايغا قارشى بولۇپمۇ خىتاينىڭكى مۇشۇ سودا جەھەتتىكى كونترول قىلىش جازا جازالاش مۇشۇ جەھەتتىن بىز جىق ھەرىكەت قىلىش توغرا كېلىۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ داۋا داۋاملىشىۋاتىدۇ توختىماي پائالىيەتلەرنى قىلىۋاتىمىز ئەمما تېخى ھېلىقى ئىشلىرىمىز، مەقسىتىمىزگە يېتىش ئۈچۈن يامان ئۇزۇن ۋاقىت بار. ئەمما ھېچ بولمىسا ھەر بىر كىچىك نەتىجە بىز ئۈچۈن، كېيىنكى ئىشلىرىمىز ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ بىر ئۈمىد. مەلۇم بولۇشىچە، نۆۋەتتە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن قالسىلا ئىككىنچى بولۇپ بەزى ئەمەلىي ھەرىكەتلەرنى ئىشقا ئاشۇرماقتا ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى بەزى نېگىزلىك ئامىللارمۇ بۇ جەھەتتە كۆپلىگەن مۈشكۈللۈكنى پەيدا قىلماقتا ئىكەن.
يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى روشەن ئابباس خانىم تېننېسسى شتاتىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق مەدەنىيەتلەر ئۇچرىشىشى مۇھاكىمە يىغىنىدا يوشۇرۇن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن تېمىدا نۇتۇق سۆزلىگەن روشەن ئابباس خانىم بۇ نۇتقىدا ئۇيغۇرلار باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىخچام شەكىلدە ئاڭلىتىش بىلەن بىرگە دېموكراتىك ئەللەردىن كۈتىدىغان ئۈمىدىنى ئوتتۇرىغا قويغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى روشەن ئابباس خانىم تېننېسسى شتاتىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق مەدەنىيەتلەر ئۇچرىشىشى مۇھاكىمە يىغىنىدا يوشۇرۇن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن تېمىدا نۇتۇق سۆزلىگەن

This repression was happening since nineteen forty nine. مەن بۇ توققۇز مىنۇتتا نېمىلەرنى دېيەلەيمەن؟
كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتى بىزنىڭ ئانا ۋەتىنىمىزنى ئىشغال قىلىۋالغان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن بېرى داۋاملىشىۋاتقان بۇ باستۇرۇش سىياسىتى بۈگۈن سىلەر كۆرۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. مەن بۇ يەردە يىغىۋېلىش لاگېرى، زامانىۋى قۇللۇق مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش ئاياللارنىڭ بەدىنىگە ئۇلارنىڭ تۇغۇشىنى چەكلەش ئەسۋابى ئورنىتىش قاتارلىقلارنى دەيمۇ ياكى خىتاي ھۆكۈمىتى دەللاللىق قىلىۋاتقان كەڭ كۆلەملىك باسقۇنچىلىق بالىلارنى ئاتا ئانىسىدىن تارتىۋېلىش جەسەتلەرنى كۆيدۈرۈش ئىچكى ئورگانلارنى ئوغرىلاپ سېتىش قاتارلىقلارنى دەيمۇ مانا بۇلار نەق ئىرقىي قىرغىنچىلىق
روشەن ئابباس خانىم ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ تارىخىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارنى مىللەت سۈپىتىدە يوقىتىشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەنلىكىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا مىللەتچى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللاردىن كېيىن ئەكسىلئىنقىلابچى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىلى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا بۆلگۈنچى ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كېيىن تېررورچى قالپىغىنى كىيدۈرۈپ زور كۆلەمدە قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغانلىقىنى بايان قىلدى ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كۈچلۈك تەقىپ ۋە نازارەت ئاستىدا ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى.
سىلەر بەلكىم جورج ئورۋېلنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆت ناملىق رومانىنى ئوقۇغانسىلەر. ئۇنىڭدىكى ئىشلار بۈگۈن نەق رېئاللىقتا يۈز بېرىۋاتىدۇ ۋە تېخىمۇ يامانلىشىۋاتىدۇ. ساقچى دۆلىتىگە ئايلانغان خىتاي ھازىر ھەممە يەرگە ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى، ھەر بىر ئائىلە ۋە بۇلۇڭ پۇشقاققا تەسۋىرىي كود ئارقىلىق تەكشۈرۈش ئەسۋابلىرى ئورنىتىپ بولدى ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق بىگۇناھ ئۇيغۇر بۈگۈن يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئۇلارنىڭ ھېچقايسىسى بىرەر جىنايەت بىلەن سوتلانغان ئەمەس مەن بۈگۈن ئەتىگەن بىر ئۇچۇرنى كۆردۈم ئۇنىڭدا كۆرسىتىلىشىچە تېننېسس شتاتىنىڭ نوپوسى ئالتە يەتتە مىليون ئەتراپىدا ئىكەن ئويلاپ بېقىڭلار تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلار بۇ نوپوسنىڭ يېرىمىچىلىك بار دېگەن گەپ ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئاتا ئانىلار ئاكا سىڭىللار ئۇنىۋېرسىتېت پروفېسسورلىرى زىيالىيلار داڭلىق سودىگەرلەر ۋە ناخشا چولپانلىرى خىتاي سېكرېتارى چېن چۈەنگو ئەينى چاغدا شۇنداق دېگەن بىز بۇ لاگېر ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنى ئائىلىسىدىن ئايرىپ تاشلايمىز يىلتىزىنى كېسىپ تاشلايمىز ئۆزئارا ئالاقىسىنى ئۈزۈپ تاشلايمىز نەسلىنى قۇرۇتۇپ تاشلايمىز خىتاي ھۆكۈمىتى بارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بىئومېترىك ئۇچۇرلىرىنى توپلىدى بىز دەسلەپتە بۇنىڭ نېمە مەقسەتتە قىلىنغانلىقىنى جەزملەشتۈرەلمىدۇق

روشەن ئابباس خانىم يەنە بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئاساسلىق ھۇجۇم نىشانىغا ئايلانغانلىقىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى.
خىتاي مەتبۇئاتلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مىليون يۈز مىڭ خىتاي ئەرنى ئۇيغۇر ئائىلىلىرىدە يېتىپ قوپۇپ، ئۇلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى نازارەت قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرغان. ئويلاپ بېقىڭلار ئۆيىڭىزدىكى ئەرنى خىتاي يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا ئەكىتىپ سولاپ قويىدۇ سىز خىتاي ئەر بىلەن بىر ئۆيدە ياشاشقا بىر كارىۋاتتا يېتىشقا مەجبۇر بولىسىز جىنسىي خورلۇقلارغا ئۇچرايسىز ئۇيغۇر ئاياللىرىنى بالا چۈشۈرۈشكە ۋە بالا تۇغماسلىققا مەجبۇرلىغان خىتاي ھۆكۈمىتى تەنقىدلەرگە ئۇچرىغاندا خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى ئەلچىخانىسى تىۋىتتېرغا ئۇچۇر يوللاپ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئەمدى بالا تۇغۇش ماشىنىسى بولمايدىغانلىقىنى ئېلان قىلىپ ئاياللىرىمىزنى ئاشكارا ھاقارەتلىدى Baby Making Machine Publicly Dehumanizing the Uyghur Women. روشەن ئابباس خانىم سۆزىدە يەنە ئۇيغۇر رايونىدىكى زامانىۋى قۇللۇق ۋە ئۇنىڭدىن مەنپەئەتلىنىۋاتقان نايكى، ئادىداس، پۇما قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە شېرىك بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دىن، ئەخلاق، دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك قىممەت قارىشىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان رەزىل ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ ئەمەلىيەتتە پۈتۈن دۇنيادىكى خەلقنىڭ ھەق ھوقۇقلىرى ۋە كىشىلىك ئىززىتىگە قىلىنغان تاجاۋۇز ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى
كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانلىق غۇرۇرىنى قەدىرلەيدىغان ئىنسانلارنىڭ ئېتىقادىنى ھۆرمەتلەيدىغان كىشىلەر بۈگۈن چوقۇم بۇ قورقۇنچلۇق ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قارشى چىقىشى كېرەك كىشىلىك ھوقۇقىمىزنىڭ ئاساسلىق پرىنسىپى شۇكى ئۇ كىشىلەرگە نېمىگە ئېتىقاد قىلىش ۋە قانداق ئېتىقاد قىلىشنى تاللاش ھوقۇقى بېرىدۇ شۇڭا بىز ئۇنىڭ بۇ زامانىۋى دۇنيادىكى ئەڭ مۇھىم كىشىلىك ھوقۇق مۇۋەپپەقىيىتى شۇنداقلا ئەركىنلىك ۋە ۋىجدان ھۆرلۈكى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىمىز. ھازىر خەتەرگە ئۇچراۋاتقىنى كەلگۈسىمىزلا ئەمەس، بەلكى دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىك. ئەگەر بىز بۈگۈن دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىككە، ئاياللار ۋە بالىلارنىڭ ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلىۋاتقان زالىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايىتىنى توختاتمىساق، كەلگۈسىدە سىلەرنىڭ پەرزەنتىڭلارمۇ بۈگۈن ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان پاجىئەگە دۇچ كېلىدۇ. شۇڭا بىز بۇنىڭدىن كېيىن يۈز بېرىدىغان ئىشلارغا مەسئۇل بولۇشىمىز كېرەك.

ھەدىسىنىڭ بەلكىم زامانىۋى قۇل سۈپىتىدە ئىشقا سېلىنىۋاتقانلىقىنى، خىتاينىڭ جىنايىتىگە شېرىك بولۇپ تۇرۇپ مەنپەئەت ئېلىۋاتقان شىركەتلەردىن نەپرەتلەنگەنلىكىنى بىلدۈردى ۋە مۇنداق دېدى. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يۈرگۈزۈپ تۇرۇپمۇ ھېچقانداق جازاغا ئۇچرىمىدى، چۈنكى سودا مەنپەئەت خىرىسى ۋە تەھدىتلەر دىپلوماتىيەگە توسقۇنلۇق قىلدى.

بات دېيەر رايتس دە فرېدەم ئەند دە دېماكرېسسى دەت دېيەر گېبېنگ ئاپ ئېن يونايتېد ستېيتس ئېن دە ورلد تېنک يو تېنکس فور يور ئېنتوزىيازم. روشەن ئابباس خانىم سۆزىنى تۈگىتىپ سەھنىدىن ئايرىلىۋاتقاندا نەق مەيداندىكىلەر ئالقىش ياڭراتتى ۋە چاۋاكلار ئۇزۇنغىچە توختىمىدى.

ئوقۇتقۇچىسى ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ھۇجۇمىغا ئۇچراپ ئۆلگەن. خەۋەرلەردە دېيىلىشىچە، ۋەقەنىڭ ئەتىسى ئۆزىنى بالۇجىستان ئازادلىق ئارمىيىسى دەپ ئاتىغان تەشكىلات سىنلىق بايانات ئېلان قىلىپ، بۇ ۋەقەنىڭ جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان. بۇ ھەقتىكى خەۋەر ۋە ئىنكاسلار ھەققىدە تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئارسلان تەييارلىغان تەپسىلىي خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
پاكىستاندىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ ئۈچ خىتاي ئوقۇتقۇچىسى ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ھۇجۇمىغا ئۇچراپ ئۆلدى يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل سەيشەنبە كۈنى چۈش ۋاقتىدا پاكىستاننىڭ كاراچى شەھىرىدىكى كاراچى ئۇنىۋېرسىتېتى تارمىقىدىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرى ماشىنا بىلەن يۈرۈپ كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا يېقىنلاپ كېلىۋاتقاندا ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان نەتىجىدە ماشىنا ئىچىدىكى ئۈچ نەپەر خىتاي ۋە پاكىستانلىق شوپۇرى قاتارلىق تۆت كىشى ئۆلگەن ۋەقەدە بىر خىتاي ئوقۇتقۇچى پاكىستانلىق قوغدىغۇچىلار قاتارلىق تۆت كىشى يارىلانغان ئاخباراتلاردا ۋەقەدە ئۆلگەنلەرنىڭ ئىسىم فامىلىسى ئېلان قىلىنغان بولۇپ ئۆلگەنلەرنىڭ ئارىسىدا كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاي مۇدىرى پروفېسسور خۇاڭ گۇيپىڭ قاتارلىق ئۈچ كىشىنىڭ رەسىملىرى تارقىتىلغان كاراچى ساقچى باشلىقى ئابدۇرېھىم شىرازىنىڭ ئاخباراتلارغا بەرگەن باياناتىدا بىلدۈرۈشىچە كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرىغا قارشى ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ھۇجۇمى ئېلىپ بارغان شارى بالۇچ ئىسىملىك بىر ئايال كىشى بولۇپ ئۇ بالۇچىستان ئۇنىۋېرسىتېتىدا پەلسەپە ساھەسىدە ماگىستىرلىق ئۈچۈن ئوقۇۋاتقان ۋە دۆلەتكە تەۋە بىر تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان ئىكەن شارى بالۇچ بۇ يىل ئوتتۇز ياشقا كىرگەن بولۇپ ئۇ بىر قىز بىر ئوغۇل ئىككى پەرزەنتنىڭ ئانىسى ئىكەن ھىندىستاننىڭ ئىندىيا تۇدەي تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشچە ئۆزىنى بالۇچىستان ئازادلىق ئارمىيىسى دەپ ئاتىغان تەشكىلات سىنلىق بايانات ئېلان قىلىپ بۇ ۋەقەنىڭ جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان بالۇچىستان ئازادلىق ئارمىيىسى تەشكىلاتىدىن مەجىد براگادز ئېلان قىلغان مەزكۇر سىنلىق باياناتتا ئۇ ئۆز ۋەتىنى ۋە زېمىنىنى قوغداش ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن ۋە خىتاينى ئاگاھلاندۇرۇپ گۋادار پورتى قاتارلىق بالۇچىستان زېمىنىدىن دەرھال چىقىپ كېتىشىنى بىلدۈرگەن پاكىستاننىڭ ئاژ تىۋى قانىلىنىڭ تور بېتىدە تارقاتقان مەزكۇر باياناتتا ماجىد باراگتىسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى تەكىتلىگەن مەن يەنە شۇنى تەكرارلايمەنكى گۋادار پورتى ۋە پۈتۈن بالۇچىستان بالۇچلارغا تەۋە زېمىنىمىزنى قوغداش بىزنىڭ مەسئۇلىيتىمىز ھەرىكەتلىرىمىز داۋاملىشىۋاتىدۇ بىز ئۆز ساھىللىرىمىزنى قوغدايمىز خىتاي بىزنىڭ رۇخسىتىمىزنى ئالماستىن بۇ يەرگە كەلگەن ۋە دۈشمىنىمىزگە ياردەم قىلغان ئۇ باياناتتا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېگەن ئەگەر خىتايلار پاكىستاننى تاشلاپ چىقىپ كەتمەيدىكەن ھۇجۇم قىلىش ھەرىكىتى يەنە داۋاملىشىدۇ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانى بالۇچىستان زېمىنىدا مەغلۇبىيەتكە ئۇچرايدۇ ۋەقە يۈز بەرگەن رايوندىكى كۆزىتىش ئاپپاراتىدىن ئېلىنغان كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرىنى ئېلىپ ماڭغان ماشىنا يولدىن ئايلىنىپ ئۆتۈۋاتقاندا بىر ئايالنىڭ يول ياقىسىدىن ماشىنىغا يېقىنلاپ كېلىپ ئۆزىنى قوشۇپ پارتلاتقان سىن كۆرۈنۈشلەر ئاخباراتلاردا تارقىتىلدى ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈندىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈشىچە كاراچى ساقچى ئىدارىسى تېررورلۇققا قارشى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى راجا ئۆمەر خەتتاب ئاخباراتلارغا بايانات بېرىپ مۇنداق دېدى بۇ بىر ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ۋەقەسى ئىدى بۇ ۋەقەدە ئىككى ئايال قاتارلىق ئۈچ چەت ئەللىك ۋە بىر پاكىستانلىق ھاياتىدىن ئايرىلدى بۇ ۋەقە بىر ئايال كىشى تەرىپىدىن سادىر قىلىندى ۋە بىر بۆلگۈنچى تەشكىلات بۇ ۋەقەنىڭ جاۋابكارلىقىنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى تەكشۈرۈش داۋام قىلىۋاتىدۇ پات يېقىندا يىپ ئۇچى ئارقىلىق ئىز قوغلاپ ۋەقەنى سادىر قىلغۇچىلارنى قولغا چۈشۈرىمىز ساقچى باشلىقىنىڭ ئاخباراتلارغا بىلدۈرۈشىچە بۇ ۋەقەگە چېتىشلىق دەپ قارالغان گۇمانلىق بىر كىشى تۇتقۇن قىلىنغان بولسىمۇ ئۇنىڭ ئىسىم فامىلىسى ھازىرغىچە مەخپىي تۇتۇلغان پاكىستان ئارى نېۋىز تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈندىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈشىچە پاكىستان ساقچىلىرى بومبا ھۇجۇمچى شارى بالۇچنىڭ ئۆيىگە بېسىپ كىرىپ ئۇنىڭ يولدىشى بەشىر بالۇچنى تۇتقۇن قىلغان پاكىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى رانا سانائۇللا خان ئۆزىنىڭ تىۋىتتېر ھېسابىدا بۇ ۋەقە توغرىسىدا بايانات ئېلان قىلىپ بۇ ۋەقەنى پاكىستان خىتاي دوستلۇقىغا ھۇجۇم قىلىندى دەپ قارايدىغانلىقىنى پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سېلىپ تېررورچىلارنى يوقىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بى بى سى ئوردۇچە بۆلۈمىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈشىچە پاكىستان باش مىنىستىرى شاھباز شېرىپ بۇ ۋەقەگە مۇناسىۋەتلىك بايانات ئېلان قىلىپ كاراچىدا يۈز بەرگەن ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش ۋەقەسىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن ئۇ بۇ ۋەقەدە خىتاي پۇقرالىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىنسانلارنىڭ ئۆلگەنلىكىدىن قاتتىق قايغۇرغانلىقىنى ئىپادىلىگەن ئۇ سۆزىدە يەنە بۇ قورقۇنچاقلىق تېررورلۇق ھەرىكىتىنى قاتتىق ئەيىبلەيدىغانلىقىنى جاۋابكارلارنى تېپىپ چىقىپ جازاغا تارتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن
دۇنيا نېوز تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈشىچە پاكىستان باش مىنىستىرى شاھباز شېرىپ خىتاينىڭ ئىسلام ئابادتىكى باش ئەلچىخانىسىغا بېرىپ باش ئەلچى بىلەن ئۇچراشقان ۋە بۇ ۋەقەدىن قايغۇلانغانلىقىنى ئىپادىلىگەن پاكىستاندا يۈز بەرگەن بۇ ۋەقە ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەر تۈرلۈك كۆز قاراشلاردا بولدى پاكىستاننىڭ مەشرىق تىۋى نامىدىكى تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ تور بېتىدە كاراچىدا يۈز بەرگەن خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسىگە مۇناسىۋەتلىك يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى پاكىستانلىق تەتقىقاتچى ھەيدەر جاۋىد سەييىد ئەپەندىنىڭ كاراچى پاجىئەسى دۆلەت ئۈچۈن ئويلىنىش پەيتى دېگەن تېمىدا ماقالىسى ئېلان قىلىنغان بولۇپ ئۇ ماقالىدە مۇنداق دېگەن شۇنى ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇكى كىشىلەرنىڭ دۆلەتكە بولغان نارازىلىقى بار ئەمما سىياسىي كۈرەش ياكى قوراللىق ھەرىكەت شىكايەت ۋە مەھرۇملۇقنى تۈگىتىشنىڭ توغرا يولىمۇ بىزنىڭچە سىياسىي كۈرەش توغرا يول قوراللىق ھەرىكەتتىن كېلىپ چىققان مەسىلىلەر پەقەت ۋەزىيەتنى كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىدۇ زۇلۇم ۋە مەھرۇملۇقنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن زوراۋانلىققا مۇراجىئەت قىلىش توغرا ئەمەس ئۇ ماقالىدە يەنە ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ياشلارنىڭ ئاشقۇن تەشكىلاتلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن مائارىپنى قايتىدىن كۆزدىن كەچۈرۈش تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق يازغان زامانىۋى مائارىپ ئاپپاراتلىرىدا تەربىيىلەنگەن يۇقىرى مەلۇماتلىق كىشىلەر نېمە ئۈچۈن ئاشقۇن تەشكىلاتلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ ۋە توغرا بولمىغان يولنى تاللايدۇ بۇ ۋەقە يۇقىرى مەلۇماتلىق كىشىنىڭ تۇنجى قېتىم تېررورلۇققا ئارىلىشىشى ئەمەس ئىلگىرى سافورا گوت پاجىئەسىگە ئالىي مائارىپ تەربىيىسى كۆرگەن ياشلارمۇ قاتناشقان ئىدى شۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىمىز ۋە دۆلەت ئۈچۈن مائارىپنى قايتىدىن ئويلىنىش پەيتى كەلدى پاكىستاندىكى ۋەزىيەتنى جۈملىدىن پاكىستان خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ھەم ئۇزۇن يىل پاكىستاندا ئوقۇغان شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان بۇ ھەقتە پىكىر قاراشلىرىنى بايان قىلىپ مەزكۇر ۋەقەنى خىتاينىڭ پاكىستاندىكى كۈنسايىن ئېشىۋاتقان تەسىرى بىلەن باغلاپ تەھلىل قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويدى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان پاكىستاننىڭ بەزى سىياسىيلىرى تەتقىقاتچىلىرى ۋە ژۇرنالىستلىرىنىڭ پاكىستاننىڭ خىتاينىڭ مەنپەئەتلىرىنى ئاساس قىلغان مۇناسىۋەتلىرىدىن نارازى ئىكەنلىكىنى يېزىۋاتقانلىقىنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئومۇمىي خەلق ئارىسىدا خىتايغا قارشى نارازىلىق ۋەزىيىتىنىڭ شەكىللىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى خىتايغا قارشى پاكىستاندا خىتايغا قارشى ھۇجۇم قىلىش ھەرىكەتلىرى بۇ تۇنجى قېتىم ئەمەس. بۇندىن بۇرۇنمۇ بىر قانچە قېتىم ئادەم قاچۇرۇش، خىتاي خىتاي ئىشچىلارنى قاچۇرۇش، ئۇلارغا ئوق ئېتىش قاتارلىق بىر قانچە قېتىم مۇشۇنداق ھادىسىلەر ئۆتمۈشتىمۇ بولغان. خىتاينىڭ پاكىستاندىكى پاكىستان ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى. بۇ يېڭى بىر ئىش ئەمەس، ئەمما لېكىن پاكىستاندا خىتايغا قارشى بىزارلىق ۋە خىتايدىن ئەندىشە قىلىدىغان، خىتاينىڭ پاكىستاندىكى ئېشىۋاتقان تەسىر دائىرىسىدىن بىئارام بولۇۋاتقان خەلق ئاممىسىنىڭ سانى كۆپەيمەكتە ۋە پاكىستاندا باشقا سىياسىي شەخسىيەتلەر ۋە ئوقۇمۇشلۇق ئاكادېمىك كىشىلەر، گېزىتچىلەر بۇ يېقىن يىللاردا خىتاينىڭ پاكىستاندىكى پەقەتلا خىتاي مەنپەئەتىنى ئاساس قىلغان بۇ مۇناسىۋەت تەرەققىياتىدىن قاتتىق بىئاراملىقنى بىر قانچە قېتىم زىكىر قىلىپ كەلگەن. ئەمما لېكىن ھازىر مەن بولۇپمۇ پاكىستان مېدىياسىنى، پاكىستاندىكى سىياسىي ھەرىكەتنى كۆزىتىۋاتقان بىر كىشى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، پاكىستاندا ئومۇمىي خەلقتە ئىجتىمائىي ئۇچۇرلاردىمۇ خىتايغا قارشى ناھايىتى جىددىي ۋەزىيەتنىڭ شەكىللىنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمەن. ئانقارادىكى ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە جەنۇبىي ئاسىيادىكى تەسىرلىرى مەسىلىسىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم مەزكۇر ۋەقە ھەققىدە كۆز قارىشىنى ئوتتۇرغا قويۇپ بالۇچىستان خەلقىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان بالۇچىستاننى پاكىستاندىن مۇستەقىل قىلىش ئۈچۈن ھەم قوراللىق ھەم سىياسىي ھەرىكەت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى پاكىستاننىڭ خىتاي بىلەن بولغان يېقىن مۇناسىۋەت ئارقىلىق تېخىمۇ كۈچلىنىپ كەتسە بالۇچىستان خەلقى ئۈچۈن بىر چوڭ تەھدىت بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئافغانىستان ۋە ئىران بىلەن چېگراداش بولغان بۇ بالۇچىستان ئۇزۇندىن بېرى مۇستەقىل بولىمىز دەپ ھەم قوراللىق ھەم سىياسىي پائالىيەتنى ئېلىپ بېرىۋاتقان. خىتاينىڭكى بۇ يېنى يىپەك يولى پروژېنىڭكى بۇ بالۇچىستاننىڭكى يېنىدىن ئۆتۈشى بالۇچىستانغا بىر پايدا ئەكەمىدى دەپ ئويلايدۇ بۇلار. ھەمدە پاكىستاننىڭكى تېخىمۇ كۈچلىنىشى ۋە پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭكى بالۇچىستانغا بولغان بېسىمى كۈچلىنىدۇ دەپ چۈشىنىدۇ. ئىككىنچىدىن، بۇ خىتاي بىلەن پاكىستاننىڭكى يېقىن مۇناسىۋىتى بۇ بالۇچىستانلىقلارنىمۇ راھەتسىز قىلىۋاتىدۇ. چۈنكى خىتاي پاكىستان ھۆكۈمىتىنى قوللىغاچقا پاكىستان ھۆكۈمىتى بالۇچىستان ئۈستىدە تېخىمۇ بىر بېسىم ئىشلىتەلەيدىغان بىر ھالغا كېلىپ قالغان. شۇنىڭغا بۇ بالۇچىستانلىقلار مۇستەقىللىق پائالىيەتنى ئېلىپ بارغاندا خىتاينى بىر دۈشمان دەپ كۆرۈپ كەلگەن. شۇنىڭغا خىتايغا قارشى چىقىشى مۇشۇ سەۋەب. شۇنىڭ بۇ يۇقىرىدىكى سەۋەبلەردىن تۈپەيلى بالۇجىستان شۇ خىتايغا دۈشمانلىق قىلىپ كېلىۋاتىدۇ.
مەزكۇر ۋەقە مۇناسىۋىتى بىلەن پاكىستاندىكى پارتىيە گۇرۇھلار ئىچىدە پاكىستان ئىسلام پارتىيىسى ئۆز ئىنكاسىنى بىلدۈردى پاكىستان ئىسلام پارتىيىسى رەئىسى سىراجۇل ھەق تەزىيە بىلدۈرۈپ خىتاي ئەلچىسىگە ئوچۇق خەت يازغان بولۇپ ئۇ خەتتە ئۆزىنىڭ بۇ ۋەقەگە نىسبەتەن قاتتىق قايغۇرغانلىقىنى ۋە بۇ ۋەقەنىڭ خىتاي بىلەن پاكىستان مۇناسىۋىتىنى بۇزۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان بىر كۈشكۈرتۈش ھەرىكىتى ئىكەنلىكىنى ئۆزلىرىنىڭ بۇ خىل ۋەقەلەرگە قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن لېكىن پاكىستان ئىسلام پارتىيىسىنىڭ رەئىسى سىراجۇل ھەقنىڭ تىۋىتتېردىكى باياناتىنىڭ ئاستىغا نۇرغۇن نارازىلىق ئىنكاسلار يېزىلغان بولۇپ بەزى پاكىستانلىقلار پاكىستاننىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى قايتىدىن كۆزدىن كەچۈرۈشى كېرەكلىكىنى بايان قىلغان دۇنيا بۈگۈن تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈشىچە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۇ ھەقتە بايانات ئېلان قىلىپ مۇنداق دېگەن
پاكىستان ۋەقە ئۈستىدىن تېزدىن تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ۋەقە سادىر قىلغۇچىلارنى قولغا ئېلىشى كېرەك خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قېنىنى بىكارغا تۆكمەسلىك كېرەك ھۇجۇمنىڭ پەردە ئارقىسىدىكى كىشىلەر چوقۇم بەدەل تۆلەيدۇ پاكىستان ئېكسپرېس تاراتقۇسىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈشىچە كاراچىدا خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىقىغا قارشى كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى مەزكۇر ئىنستىتۇتنىڭ ئالدىدا نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ بارغان خەۋەردە بىلدۈرۈشىچە ئوقۇغۇچىلار قوللىرىدا پاكىستان ۋە خىتاي بايراقلىرىنى كۆتۈرگەن ھالدا پاكىستان خىتاي دوستلۇقى ياشىسۇن دېگەندەك شوئارلار توۋلىغان

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا قاتارلىق تەشكىلات رەھبەرلىرى فىنلاندىيەدە زىيارىتىنى باشلىغان بولۇپ ئۇلار فىنلاندىيە پارلامېنتىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى تەلەپ قىلغان خەۋەر تەپسىلاتىنى گېرمانىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم يەتكۈزىدۇ. يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېلدىن ئېتىبارەن فىنلاندىيە زىيارىتىنى باشلىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرى پايتەخت ھېلسىنكىدا فىنلاندىيە پارلامېنتى ۋە ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن بىر يۈرۈش پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارغان.
بىز بۇ قېتىمقى فىنلاندىيەدىكى زىيارىتىمىزدە ئوخشىمىغان زىيارەتلەرنى ئېلىپ باردۇق. بىز بىرىنچى بولۇپ ھېلسىنكىدىكى ئامنېستى ئىنتېرناشىنال بىلەن كۆرۈشتۇق، ئۇنىڭ دىرېكتورسى فرانك يوھانسسون بىلەن. بۇ زىيارەتكە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىدىن دولقۇن ئەيسا، تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ۋە زۇمرەتئايلار قاتناشقان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۈگۈن بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى فىنلاندىيە دۆلەت ئەربابلىرىغا ئاڭلىتىش ۋە ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئۆتكەن يىلى بۇ خۇسۇستا چىقارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارارىنى تونۇشتۇرۇپ،

ئۇيغۇر سوتىنىڭكى قارارلىرى ۋە بۇ ھەقتە خەلقئارادا ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلەر ھەققىدە مەلۇمات بېرىش ۋە ئۇلارنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش شۇنداقلا فىنلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ھۆكۈمەت ئەربابلىرى بىلەن كۆرۈشۈش ئانىڭدىن كېيىن بۇ يەردىكى خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتىغا ئوخشايدىغان خەلقئارا ئورگانلار بىلەن ئۇچرىشىش شۇنىڭ بىلەن بىرگە قوشۇپ يەنە فىنلاندىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستانلىقلار بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇلار بىلەن پىكىر ھاسىل قىلىشقا ئوخشايدىغان مۇشۇنداق بىر كەڭ دائىرىدىكى مەقسەت بىلەن بۇ يەرگە كەلدۇق بۇنىڭ ئەھمىيىتى ھەمدە مۇشۇ ئۇيغۇر سوتى شەرقىي تۈركىستاندىكى بولۇۋاتقان خىتاي زۇلۇمىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ تونۇغاندىن كېيىن، دۇنيا قۇرۇلتىيى ياۋروپا ۋە باشقا دېموكراتىك مەملىكەتلەرنى ئاساس قىلغان ھالدا بۇ دۆلەتلەرنى، پارلامېنتلارنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشقا قىستاش ۋە ئۇلارغا ھەيدەكچىلىك قىلىش، شۇنداقلا ھۆكۈمەتلەرنى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن كونكرېتنى قەدەملەرنى ئېلىشقا، ئۇلارغا تەكلىپ پىكىرلىرىمىزنى سۇنۇشقا ئوخشايدىغان مۇشۇنداق بىر مەقسەت بىلەن زىيارەت باشلاتقان ئۇكرائىنىيە ئۇرۇشى سەۋەبىدىن بەزى پروگراممىلىرىمىزدە بىراز كېچىكىش بولغان ھازىر يەنە قايتىدىن بۇنى كۈن تەرتىپكە ئەكىلىپ بۇ زىيارىتىمىزنى باشلىدۇق بۇ يەردىكى پائالىيەتلىرىمىز ناھايىتى ياخشى داۋام قىلىۋاتىدۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بۇ ئىككى كۈندىن بۇيان فىنلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ۋە فىنلاندىيە پارلامېنتى خادىملىرى بىلەن كۆرۈشۈپ مۇھىم سۆھبەتلەرنى ئېلىپ بارغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ھېلسىنكىدىكى تارماق ئورگىنىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇلار بىلەن ئىش بىرلىكى قۇرۇشنى مۇھاكىمە قىلغان. ئۇنىڭ ئەسكەرتىشىچە، بۇ قېتىمقى زىيارەتتە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر پىكىرلەر فىنلاندىيە ھۆكۈمەت خادىملىرىنى خېلىلا تەسىرلەندۈرگەن. زىيارەت ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بولغان.
بۇ قېتىمقى فىنلاندىيە زىيارىتىمىز ناھايىتى ئۈنۈملۈك، نەتىجىلىك ئۆتتى. تۈنۈگۈن فىنلاندىيەنىڭ ھېلسىنكىدىكى ئامنېستى ئىنتېرناشىنالنىڭ باش مەركىزىگە كىرىپ، باش مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ۋە بىر قىسىم ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشتۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن تۈنۈگۈن فىنلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئاسىيا ۋە ئامېرىكا ئىشلىرىغا مەسئۇل، مۇدىرى بىلەن كۆرۈشتۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن بۈگۈن فىنلاندىيە پارلامېنتىدىكى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باشلىقلىرى ۋە ئاياللار كومىتېتىنىڭ باشلىقلىرى ۋە بەزى ئاممىۋى تەشكىلات باشلىقلىرى بىلەن كۆرۈشتۇق. ھەممىسى دېگۈدەك ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھازىر دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، مەسىلىسىنى ئاڭلاپ، بۇنىڭغا قارشى ناھايىتى غەزەپلەنگەنلىكىنى، يەنى خىتاينىڭ بۇ قىلمىشىنىڭ ۋەھشىيلىك ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭغا قولىدىن كېلىشىچە قارشى تۇرىدىغانلىقى ۋە مەيلى فىنلاندىيە پارلامېنتىدا بولسۇن، فىنلاندىيە ھۆكۈمىتىدە بولسۇن ياكى ياۋروپا بىرلىكىنىڭ ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ياۋروپا بىرلىكىدە بولسۇن بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقى،

فىنلاندىيەنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، تاشقى ئىشلار مىنىستىرىدىنمۇ بىر قانچە تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. مەسىلەن، مۇشۇ BDTdىكى ئىشلارنى، بولۇپمۇ ئالدىمىزدىكى ئايدا BDTنىڭ ئالىي كومىسسارى مىشېل باشەلە بىزنىڭ ۋەتەنگە بېرىشنىڭ ئالدىدا تۇرۇپتۇ. بۇ ۋەتەنگە بېرىشنىڭ ئالدىدا چوقۇم مۇشۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە چىقارغان، يازغان، تەييارلىغان دوكلاتنى، چوقۇم بېرىشتىن بۇرۇن چىقىرىش كېرەك دەپ، فىنلاندىيە مۇشۇ مەسىلىسىدە چىڭ تۇرۇپ، BDT ئالىي كومىسسارىغا بېسىم ئىشلىتىشى كېرەك ھەم ياۋروپا بىرلىكىدىكى باشقا دۆلەتلەرگىمۇ تەڭ بېسىم قىلىشى كېرەك دەپ ئۇنىمۇ ئاڭلاتتۇق. ئانىڭدىن كېيىن بېرىپ قالسا، بېرىشتىن بۇرۇن ئۇيغۇر تەشكىلاتلار ھەم لاگېر شاھىتلىرى بىلەن بىر كۆرۈشۈش كېرەك دەپ ئۇنىمۇ قويدۇق. ئانىڭدىن كېيىن مۇشۇ ياۋروپا بىرلىكىدىكى ياۋروپا پارلامېنتى بولسۇن ياكى باشقا نېمىلىرىدە مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قانداق كۈچەيتىشكە يول مېڭىشنى، ئۇنىمۇ بىز بىر قانچە تەلەپلىرىمىزنى قويدۇق. ئۇ سۆزىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ ھېلسىنكىدە ئېلىپ بارغان زىيارەتلىرى داۋامىدا فىنلاندىيە ھۆكۈمەت خادىملىرى بىلەن ئۇيغۇرلارغا دائىر قايسى مەسىلىلەرنى كونكرېتنى سۆزلەشكەنلىكىنى ۋە ئۇلاردىن ئۇيغۇرلارنىڭ قانداق تەلەپلەرنى كۈتىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغانلىقىنىمۇ بايان قىلدى.
فىنلاندىيەنىڭ ئۆزىدىكى مۇشۇ ئۇيغۇر جەمئىيەتنىڭ ئىچىدىمۇ ئۇيغۇرلار تەھدىتلەرگە، بېسىملارغا ئۇچراۋاتىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن. فىنلاندىيە ھۆكۈمىتى بۇ ئۇيغۇرلارنى چوقۇم قوغداش كېرەك دەپ بىر قانچە مەلۇماتلارنى بەردۇق. ئانىڭدىن كېيىن شۇ ئۇيغۇر مۇساپىرلار سىياسىي پانا تىلىگۈچىلەرنىمۇ ئېلىش كېرەك دەپ ئۇنىمۇ جىددىي نېمە قىلدۇق. ئانىڭدىن كېيىن مۇشۇ ئۇيغۇر سوتىنىڭ نېمىلىرىنىمۇ ئېتىراپ قىلىش كېرەك دەپ بىر قانچە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەكلىپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ. ئانىڭدىن كېيىن فىنلاندىيەنىڭ پارلامېنتىگە كېلىپ بىر نەچچە ئوخشىمىغان پارتىيەدىكى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشتۇق بۇ ئەزالارنىڭ ھەممىسى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ قارىشىچە شىمالىي ياۋروپادىكى دۆلەتلەر ئىچىدە نورۋېگىيە ۋە شىۋېتسىيەدە ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ يەردىكى پائالىيەتلىرى يولىدا داۋام قىلىپ كەلمەكتە ئىكەن بىراق فىنلاندىيەدە ياشايدىغان ئۇيغۇرلار كۆپ بولمىغاچقا، فىنلاندىيە ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدىكى چۈشەنچىسىمۇ يۇقىرى ئەمەسكەن. بۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇش دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى فىنلاندىيە سەپىرىنىڭ ئاساسلىق مەقسەتلىرىدىن بىرى بولغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ فىنلاندىيە زىيارىتى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

ئۇلارنىڭ روزا رامىزان ئېيىنى قانداق خەير ساخاۋەتلىك ئىشلار بىلەن ئۆتكۈزگەنلىكىنى قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان يەتكۈزگەن مەلۇماتتىن ئاڭلايلى.
قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتى ھەر يىلى خاسىيەتلىك رامىزان ئېيى كىرىشى بىلەن ئىقتىسادىي ئەھۋالى ناچار ئائىلىلەرگە، يېتىم يېسىرلارغا، كۆپ بالىلىق ئائىلىلەرگە ۋە مەجرۇھ مېيىپ كىشىلەرگە ماددىي ھەم مەنىۋى ياردەم قىلىپ، خەير ساخاۋەتلىك ئىشلارنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ كەلمەكتە. ئۆتكەن ئىككى يىل داۋامىدا باشقا مەملىكەتلەرگە ئوخشاش قازاقىستان ھۆكۈمىتىمۇ كورونا ۋىرۇسى ۋاباسى مۇناسىۋىتى بىلەن رامىزان ئېيىدا بىر يەرگە توپلىشىپ ئىپتار ئۆتكۈزۈش، بىر بىرىنى يوقلاش ۋە باشقىمۇ ھەر خىل كوللېكتىپ ھەرىكەتلەرنى مەنئى قىلغان ئىدى. ئەمما ئۇيغۇر جامائىتى ئۆزلىرىنىڭ مۇنداق خەير ساخاۋەتلىك ئىشلىرىنى بىخەتەرلىك چارىلىرىنى قاتتىق ساقلىغان ھالدا داۋاملاشتۇرۇپ كەلدى. بۇ يىل ۋەزىيەت يۇمشىغانلىقتىن، ئۇيغۇر ئاھالىسى ياشاۋاتقان يېزا ۋە شەھەرلەردە مۇنداق ساخاۋەتلىك ئىشلار ئەركىن ۋە ھەر تەرەپلىمە ئېلىپ بېرىلدى. قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلار ئەنە شۇنداق خەير-ساخاۋەتلىك ئىشلار ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۆملۈكىنى، مېھىر-شەپقىتىنى ۋە ئىنسانىي خىسلەتلىرىنى نامايىش قىلماقتا. بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەر ئۇيغۇر تىللىق مەتبۇئاتلاردا ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا داۋاملىق بېرىلمەكتە. بۇ يىلمۇ ساخاۋەتلىك ئىشلار ئادەتتىكىدەك ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان ئالمۇتى شەھىرى، شۇنىڭدەك ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ پانفىلوف، ئۇيغۇر، ئەمگەكچىقازاق، تالغىر، قاراساي ناھىيەلىرىدە ئېلىپ بېرىلدى. بۇ ئىشلار ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركەزلىرى، يىگىت باشلىرى، خانىم-قىزلار كېڭەشلىرى، ياشلار ۋە باشقىلار تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلماقتا. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىنىڭ پانفىلوف ناھىيەسى بويىچە ئۆز مۇخبىرى گۆھەر بۈۋى ئىسمائىلجانوۋا خانىم روزا رامزان ئېيىنىڭ دەسلەپكى كۈنلىرىدىن باشلاپلا ناھىيەدە خەير-ساخاۋەتلىك ئىشلارنىڭ قىزغىن باشلانغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
پانفىلوف ناھىيەلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى يېنىدىكى خانىم-قىزلار كېڭىشىنىڭ رەئىسى ماھىنۇر سادىق قىزى ئايۇپوۋانىڭ رەھبەرلىكىدە ياركەنت تەۋەسىدىكى خانىم-قىزلار كېڭەشلىرىنىڭ ئەزالىرى بىر يەڭدىن قول، بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ، تەمىناتى ناچار، يالغۇز باشلىق، بىمارلارنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش مەقسىتىدە ئىپتارلىق ئۇيۇشتۇردى. ئۇنىڭدا سەكسەن ئائىلىگە ئوزۇق-تۈلۈك، ئىسسىق تائاملار تارقىتىلدى. بۇ ئىشتا مىللىي مەدەنىيىتىمىزنىڭ جانكۆيەرى ئىلياس ساقىيېف بىلەن رەپىقىسى رېھىمەم ئاينۇدىنوۋا، پەرىدەم ئىمىنوۋا، تۇراقچى سامساقوۋالارنىڭ ئەمگىكىنىڭ بىباھا ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش ئورۇنلۇق. شۇنداقلا ئۇلۇ دالانىڭ ئېل ئاناسى، پانفىلوف ناھىيەسىنىڭ پەخرىي گراژدانى، بىرلىك ئالتۇن مېدالىنىڭ ئىگىسى گۈلجاھان ھاجىم مۇراتوۋا خەيرخاھلىق ئىشلىرىنىمۇ ياركەنت تەۋەسىدىن باشلىدى.

گۆھەربۈۋى ئىسمايىلجانوۋانىڭ ئېيتىشىچە، گۈلجاھان مۇراتوۋا جۇمھۇرىيەت بويىچە يەتتە يۈز ئەللىك ئائىلىگە ئۇن، گۈرۈچ، چاي، مايغا ئوخشاش يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنى تارقاتقان. يېقىندا پانفىلوف ناھىيەسىنىڭ ھاكىمى تەركىبىدىكى ئانىلار كېڭىشى، تەدبىرچان خانىم-قىزلارنىڭ رەھبەرلىكىدە بىز بىرگىمىز ھەرىكىتى دائىرىسىدە ئىپتارلىق بېرىلىپ، مۇنداق ساخاۋەتلىك ئىشلار يەنىمۇ داۋاملاشماقتا. بىز ئەمگەكچىقازاق ناھىيەلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى رەئىسىنىڭ ئورۇنباسارى نۇرجامال ھاسانوۋا خانىم بىلەن ئالاقىلەشكىنىمىزدە ئۇ مۇنداق دېدى.
چېلەك تەۋەسىدىكى يېزا-يېزىلىرىمىزدا كۆپ بالىلىق ئانىلارغا، دۆلىتىمىزگە ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئەمگىكى سىڭىپ ھازىر دەم ئېلىشقا چىققان مۆتىبەر ئانىلىرىمىزغا، ھاياتتا سالامەتلىكىنىڭ تۆۋەنلىكىدىن ئىشلاردىن چەكلەنگەن قارا كۆز نارەسىدىلىرىمىزگە، تۇرمۇشتا بالىلىرىنىڭ تۈرلۈك كېسەللىكلەرگە ئۇچراپ قىينىلىپ قېلىۋاتقان ئانىلىرىمىزغا ماددىي ياردەم بېرىش، مەسچىتلىرىمىزدە ئىپتارغا چاقىرىش ۋە باشقا خەيرىخاھلىق ئىش چارىلىرى بىلەن ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسى چېلەك تەۋەسىدىكى بارلىق مەدەنىيەت مەركىزى شۆبە ئەزالىرى يىگىت باشلىرى بىلەن خانىم قىزلار رەئىسلىرى بىرلىكتە ئۆملۈكتە يۇرتداشلار كۆڭلىدىن چىقىپ ئىش چارىلارنى ئۇيۇشتۇرۇۋاتىمىز ئاتاپ ئېيتقاندا قىزىل شەرق مەلىسى مەدەنىيەت مەركىزى رەئىسى كلاپزې مامىيېۋا خانىم قىزلار رەئىسى ئامىنەم كاسىموۋا يىگىت بېشى نۇرئەخمەت ئابدۇللايېۋنىڭ باشچىلىقىدا يۇرتتىكى روزا تۇتۇپ، ئاللاھنىڭ دەرگاھىغا باش ئېگىپ، سەھەردىكى نامازلىرىدىن ئاللا تائالادىن يۇرتنىڭ ئامانچىلىقىنى، تىنچلىقىنى، مىللەتلەرئارا دوستلۇقنى، بىرلىك ۋە ئۆملۈكنى تىلىگەن ئۈچ يۈزگە يېقىن يۇرتداشلارغا ئىپتار بېرىپ، ئۇلارنىڭ دۇئاسىنى ئېلىپ كۆڭلىدىن چىقتى. مۇشۇنداق ئىپتارغا چاقىرىش بارلىق يېزىلاردىمۇ ئۆتۈۋاتىدۇ. ئاللا قوبۇل قىلسۇن. ئائىلىسىدە راك ئاغرىغا ئۇچرىغان ئانا ۋە قىزىغىمۇ، ئوغلىنىڭ تېۋى بولماي بۈگۈنكى كۈندە كىسلورود ئاپپاراتىدا ياتقان ئوغلى ئۈچۈن سەكپارە بولۇپ يىغلاپ ئالاقىگە چىققان يەنە بىر ئانىغىمۇ يىگىت باشلىرىنىڭ ۋە خانىم قىزلارنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن بىر ئاز ئاقچا ياردەمگە ئەۋەتىلدى.
نۇرجامال ھاسانوۋا يەنە جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى تەركىبىدىكى يىگىت باشلىرى كېڭىشىنىڭ رەئىسى دولقۇنتاي ئابدۇخېلىلنىڭ بۇ يىلمۇ چېلەك تەۋەسىدىكى يۇرتلارغا ئاتمىش سېۋەت ئوزۇق-تۈلۈك ۋە مۆتىبەر ئانىلارغا ئونغا يېقىن گىلەم ئىئانە قىلغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ يەنە مىللەتپەرۋەر ئىنسان بىلال ھوشۇروفنىڭ چېلەك يېزىسىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان قەبرىستانلىقنىڭ ئەتراپىنى ئاۋاتلاشتۇرۇشقا ھامىيلىق قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. نۇرجامال ھاسانوۋا ئەنە شۇنداق ئىنسانلارغا يۇرت جامائەت نامىدىن مىننەتدارلىق بىلدۈرۈپ، ئۇلارغا خاتىرجەملىك، ئىشلىرىغا ئۇتۇق ۋە بەرىكەت تىلىدى. ئىگىلىشىمىزچە، يېقىندا قازاقىستان پىرېزىدېنتى قاسىم جومارت توقايېف روزا تۇتقانلار ئۈچۈن ئىپتارلىق بەرگەن. ئۇ يىغىلغانلارغا مۇراجىئەت قىلىپ، ئىپتارلىقنىڭ خەلقنىڭ بىرلىكى ۋە گۈللىنىشىنى كۆرسىتىدىغان ياخشى ئەنئەنە ئىكەنلىكىنى، ئىسلامنىڭ تىنچلىق ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك قەدرىيەتلىرىنى تەرغىب قىلىدىغان، ئادەملەرنى ئىتتىپاقلىققا چاقىرىدىغان دىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. شۇنداقلا قازاقىستاندىكى بارچە پۇقرالارغا بىرلىك ۋە خاتىرجەملىك تىلىگەن.

يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار